ആത്മനഃ തുഷ്ട ആത്മനി എവ ആത്മനഃ തുഷ്ട ഇത്യുക്തെ ആത്മ ഇത്യുക്തെ സ്വസ്യ ആത്മ കില ആത്മ എവ ആത്മനാ എവ തുഷ്ട സഹ അന്യത് കിമപി തസ്യ സന്തോഷം ന കരോതി തദേവ അഹം ഉക്തവാൻ കേന കാരണേന അസ്മാകം ആനന്ദഃ ഭവതി സന്തോഷഃ ഭവതി ഇദാനിം അസ്മാകം സന്തോഷഃ കേന കാരണേന ഭവതി സ്വാഭാവികത അഹം सन्तोषम् अनुभवामि अथवा दु सुखम् अनुभवामि सुखं चिन्तयतु केन कारणेन अहं सुखम् अनुभवामि अहं किमपि इच्छामि किल भिन्नभिन्नस्थानानि सन्ति सुखस्य अहं किमपि इच्छामि तद् प्राप्नोमि चेत् सुखमनुभवामि सत्यं मम इच्छानुसृतं किमपि भवति चेत् सुखमनुभवामि अथवा मम वाक्यम् अन्ये केपि शृण्वन्ति अनुसरन्ति चेत् सुखम् अनुभवामि किल कुत्र कुत्र वयं सुखम् अनुभवामः अन्यस्थाने सर्वं दुःखं भवति यत्र सुखं नास्ति तस्य विपरीतं भवति चेत् दुःखमेव भवति इदानीं पश्यतु अनन्तरम् एतत् सर्वं समयानुसृतमपि भवति किल कानिचन कार्याणि इदानीं शैत्यकालः अस्ति किल अत्र विण्टर् सीसन् अस्ति अस्मिन् समये वयं प्रकोष्ठे उष्णं कुर्मः चेत् अथवा यत्र अग्निः अस्ति तस्य समीपं गत्वा उपविशामः चेत् वयं किम् अनुभवामः अग्नेः समीपं गत्वा उपविशामः सुखम् अनुभवामः किन्तु ग्रीष्मकाले यदा नैन्टि फैव् पञ्चनवति अथवा शतं औष्ण्यम् आगच्छति सूर्यतापकारणेन तस्मिन् समये वयम् अग्नेः सामीप्यं गन्तुम् इच्छामः वा अव सुखस्य हेतु अग्नेः समीपं गच्छति इति वा अथवा कालः वयं वक्तुं न शक्नुमः वयं चिन्तय वयं वदामः इदानीं पृच्छति चेत् वदामि अहम् अग्निसमीपं उपविशामि बहु सुखमेव इति वदामि किन्तु कालानुसृतमस्ति तत् सुखम् किल बहूनि कार्याणि एवमेव बहवः विषयाः एवमेव कदाचित् कानिचन वस्त्राणि अस्माकं कृते आनन्दं ददाति सत्यं तदेव वस्त्रम् अन्यत्र दुःखं ददाति ददाति किल कदाचित् कानिचन वस्तूनि अस्माकं कृते सुखं ददाति तान्येव वस्तूनि कदाचित् सुखं न ददाति किल वस्तु एव सुखं ददाति चेत् इदानीं पश्यतु दूरवाणी अस्ति एषा दूरवाणी सुखं ददाति वा दुःखं ददाति वा एकदृष्ट्या दुःखमेव ददाति सः भिन्नविषयः किन्तु अहं वदामि वस्तु अपि अहम् आपणे एकां दूरवाणीं दृष्टवान् अहं चिन्तितवान् सा दूरवाणी मम भवति चेत् मम सुखं भवति इति सत्यम् अहं तां दूरवाणीं क्रीणामि मम सुखं भवति वा तदनन्तरं मम सुखं भवति वा न भवति अन्य अनन्तरम् अन्य एकवस्तु उपरि भवति तत्क्षणं तद् गच्छति किल अथवा सा दूरवाणी एव सुखं ददाति चेत् दूरवाणी तत्र अस्ति चेदपि भवतः सुखं भवति खलु दूरवाणी आपणे भवति चेदपि भवतः सुखं भवति दूरवाणी सुखं न ददाति तद् मम इति यदा भवति तदेव सुखमिति वयं चिन्तयामः तदपि सुखं न ददाति तद् भिन्नविषयः एष भगवान् वदति अस्माभिः प्रथमं चिन्तनं करणीयं तत्र गन्तुम् आत्मन्येव आत्मना तुष्टः इति वक्तुं बहु सरलमस्ति तत्र गन्तव्यं चेत् प्रथमम् अस्माभिः एक मानसिकरीत्या एकविशकलनं करणीयं सामान्यतया वयम् एवं वक्तुं शक्नुमः सुखं सन्तोषः आह्लादम् आनन्दः किल सामान्य अर्थे सर्वमपि समानमेव सत्यं किन्तु किञ्चित् किञ्चित् भेदः अस्ति सर्वत्र सुखम् इत्युक्ते किम् इन्द्रियाणाम् इच्छा भवति किल तस्य निवृत्तिः भवति चेत् किं भवति इन्द्रियाणि इत्युक्ते कानि पञ्चेन्द्रियाणि पञ्च ज्ञानेन्द्रियाणि वा अस्माकं नेत्रम् अस्माकं जिह्वा जानाति किल अस्माकं कर्णः श्रवणम् अनन्तरं खादनम् अथवा भाषणं रुचि अथवा स्पर्शनं दुक् एतादृश पञ्च इन्द्रियाणि अस्माकं पञ्च इन्द्रियाणां द्वारा वयम् इच्छामः किल तत् प्राप्नुमः तस्मिन् समये सुखं भवति सत्यम् इदानीं शैत्यमस्ति उष्णं भवति चेत् सुखं त्वक् सुखं प्राप्नोमि अहं कस्यापि स्पर्शनम् इच्छामि तस्य स्पर्शनं भवति चेत् सुखं सुन्दरं गीतं श्रोतुम् इच्छामि गीतं शृणोमि चेत् सुखं सत्यम् एवमेव सर्वाणि कार्याणि उत्तमानि उत्तमानि इत्युक्ते अहम् इच्छामि तद् द्रष्टुम् इच्छामि पश्यति चेत् सुखम् एतादृशम् इन्द्रियद्वारा वयं प्राप्नुमः तद् सुखम् इन्द्रियद्वारा तत्र तिष्ठतु मनः अस्ति अस्माकं मनः कार्यं करोति तद्वारा प्राप्नुमः चेत् सन्तोषः किञ्चित् डप्त् अस्ति किञ्चित् विचिन्त्य वयम् अवगन्तुं शक्नुमः मम सन्तोषः मम मनसि एवं विचारः आसीत् सेवा करणीया इति मम विचारः आसीत् कस्यापि सर्वीस् करणीयम् इति मम इच्छा आसीत् कृतवान् सन्तोषं प्राप्नोति वा न वा सुखं वा न वा भिन्नविषयः सन्तोषः भवति वा न वा सन्तोषः भवति किल किमपि कार्यं करोमि कार्यं सम्यक् कार्यं करोमि प्रातःकाले उत्थाय माता इति चिन्तयतु गृहे सर्वाणि कार्याणि तस्याः कार्याणि कर् माता इति न कोऽपि भवतु किं भवति सन्तोषः भवति वयं चिन्तयामः वृथा उपविशति चेदेव सन्तोषः भवति इति किन्तु वृथा उपविशति चेत् सन्तोषः न भवति चिन्तयन्ति जनाः मम किमपि कार्यं विना अहम् अद्य शयनं करोमि शयनं करोति चेत् सन्तोषः भवति वा न भवति चयनं करोति चेदपि सन्तोषः न भवति उत्थानानन्तरमपि सन्तोषः न भवति उत्थानम् इत्युक्ते निद्रा न वदामि ततः उत्थाय यदा आगच्छामि आलस्यं जटत्वं मयि बहु भवति तद् मम सन्तोषं न ददाति हास्यार्थं वा वदति इदानीम् अहमेक कुत्रापि पठितवान् कोऽपि पृष्टवान् मम सन्तोषः एव नास्ति सर्वदा सन्तापः किं करणीयम् आलस्यं बहु जडत्वं तदा उक्तं प्रातःकाले भवान् उत्तिष्ठतु भवता क्षेत्रं गच्छतु शरीरेण सम्यक् भवान् कार्यं करोतु कृषिक्षेत्रं गच्छतु सम्यक् कार्यं करोतु यदा स्वेदः भवति भवतः अन्तरङ्गे रक्तं यदा स्वेदरूपेण प्रवहति भवान् बहु समाधानं प्राप्नोति गृहं गच्छतु सम्यक् निद्रा आगच्छति यदा यदा कदापि अस्माकं सन्तोषः नास्ति इति चिन्तयतु वयम् अवगन्तुं शक्नुमः सन्तोषः सुखं तत्र किञ्चित् भेदः अस्ति मृदौ उपविशति चेदपि सन्तोषः न भवति तदा किं प्रयत्नः करणीयः कापि प्रवृत्तिः करणीया कारणं किं मनः तत्र अस्ति मनसः सम्बन्धः अस्ति मनः जडत्वं प्रति गच्छति तमोगुणं प्रति गच्छति मनः कदापि सन्तोषं प्राप्तुं न शक्नोति तस्मादेव जनाः सर्वदा कस्मिन्नपि कार्ये तान् नियोजयन्ति किल तत् आत्मीयकार्याणि न जानन्ति वयं भौतिककार्ये योजयामः एकाकी उपवेष्टुम् अस्माकं भयमेव अस्ति वस्तुते वयं वदामः सर्वं भयम् इत्युक्ते अन्य अर्थे वदामि नाम किमपि भूतं दृष्ट्वा भयम् अनुभवामि तत् न एकाकी भवान् उपविशति भवतः उपरि भवतः भयमस्ति भवान् कुत्र गच्छति भवानेव न जानाति तस्मादेव जनाः भिन्नभिन्न प्रश्नं प्रति गच्छति इतोपि अन्यस्तरे अस्ति सामान्य अवगतं वा सन्तोषः ततोपि अस्ति आह्लादः तत् बुद्धेः कारणेन अस्ति सत्यं मनसः कारणेन सुखम् इन्द्रियाणां कारणेन सुखं मनसः कारणेन सन्तोषः अनन्तरं बुद्धेः कारणेन आह्लादः यदा अहं किमपि नूतनवस्तु आविष्कारं करोमि इति चिन्तयतु मम कियोन् आह्लादः भवति सत्यं किमपि सैण्टिस्ट् जनाः सर्वं कतिवारं एकस्मिन्नेव विषये पुनः पुनः पुनः प्रयत्नं कृत्वा किल तेषां बुद्धि बुद्धेः व्यापारः तत्र बुद्धिः एकाग्रतया तत्र यदा प्रयत्नं करोति सः विजयं प्राप्नोति तदानीं सः किं करोति आह्लादम् अनुभवति सुखं न सन्तोषः अपि न आह्लादः सुखमपि अस्ति तत्र सन्तोषः अपि अस्ति ततोपि अधिकं तद् आह्लादः अस्ति सत्यं भेदः अवगच्छति एतत् सर्वं परस्परसम्बन्धः अपि अस्ति एवं नास्ति इति न किन्तु सूक्ष्मभेदः अस्ति तत्र एकम् इन्द्रियाणां व्यापारः एकं मनसः व्यापारः एकं बुद्धेः व्यापारः ततोपि अग्रे अस्ति തുഷ്ടഃ ആത്മന്യേവ് ആത്മനെ ആത്മന്യേവ് तुष्टः इत्युक्ते अयं वयम् अन्यपदं वदामः आनन्दः आह्लाद अनन्तरम् अस्माकम् आत्मनि एव वयम् आनन्दम् अनुभवामः वयं तुष्टाः भवामः सन्तृप्ति यदा भवति पुनः तस्य नाम एव आनन्दः कारणं किम् तद् पुनः तद् कुत्रापि न गच्छति सः आनन्दः आनन्दः एव तत् तदर्थं भगवान् उक्तवान् किं करणीयं प्रथमं सुखं भवान् इच्छति अधुना भवता अन्वेषणं करणीयं सुखम् अहं कुतः प्राप्नोमि अहमिदानीं कुत्र कुत्र सुखम् अनुभवामि ततः मया अग्रे गन्तव्यम् उत न कारणं किं तत् सुखं न तिष्ठति अहम् इच्छामि चेदपि सुखं न तिष्ठति किल कास्मिन्नपि कार्ये भवतु अत्यन्तकामकारणेन भवतु को कोपकारणेन क्रोधकारणेन भवतु केनापि कारणेन वयं कीदृशं सुखं प्राप्नुमः तत् सुखं दीर्घकालं न तिष्ठति तिष्ठति वा न तिष्ठति अस्माकम् अनुभवः तदेव अनुसन्धानम् इति वदति तादृशपठनम् एव मननं तादृशचिन्तनम् अस्माभिः करणीयं तदा वयम् अवगच्छामः एतादृशसुखं प्राप्य वयं किमपि प्राप्तुं न शक्नुमः कारणम् एतत् नश्वरमस्ति लोकस्य स्वभावः सः किल किमपि भवतु धनं मिलति सुखं भवति इति वयं चिन्तयामः अथवा इन्द्रियाणां किमपि कारणेन एक उत्तम मम विषये एकः उत्तमानि वाक्यानि वदति भवान् बहु समीचीनः अस्ति सुन्दरः अस्ति सम्यक् पाठयति ता बहूनि वाक्यानि भवान् महापुरुषः अस्ति सुखमनुभवामः वा न वा सुखमनुभवामः यदा सः एकं पदं परिवर्तयति यानि वाक्यानि तेन उक्तं तेनैव मुखेन सः एकं पदं विपरीतं वदति सुखं कुत्र गच्छति समाप्तं किल तावत् पर्यन्तं भवान् बहु सुखी आसीत् एतत् सर्वं वयं प्रतिदिनं गृहे अनुभवामः किल एतत् अन्यत्र कुत्रापि गन्तव्यं नास्ति अथवा कार्यालये अनुभवामः प्रतिदिनम् अस्माकं कार्यक्षेत्रे वयम् एतत् अनुभवामः अन्यजनैः सह व्यवहारे वयम् अनुभवामः अद्य अस्माकं सुखस्य आधारः अन्यत्र अस्ति अहं सुखमिति यत् उक्तवान् तत् कुतः आगच्छति अन्येषां मुखे मुखात् किल अथवा अन्येषां गीतात् अथवा अन्ये किमपि खादितुं ददाति तेन कारणेन अथवा अन्यवस्तुकारणतः सत्यम् अथवा अन्यस्पर्शकारणतः अन्यदर्शनकारणतः अन्यश्रवणकारणतः एवम् इन्द्रियाणां वयं सुखं प्राप्नुमः तादृशं सुखं कदापि अधिकसमयं न तिष्ठति तद् वयम् अद्यपर्यन्तं न दृष्टवन्तः अस्माकमेव जीवने शतं वारम् उदाहरणानि सन्ति आगच्छति गच्छति आगच्छति गच्छति वयं चिन्तयामः तत्र स्थातुं किन्तु न शक्यते तदेव वस्तु अनन्तरं दुःखं ददाति विवाहात् पूर्वं पत्नी इत्युक्ते कीदृशं भवति जनानां किल कीदृशसङ्कल्पः किं किं वदति तस्मिन् विषये कति घण्टाः वयं तत्र व्याप् व्यापनं कुर्मः विवाहः समनन्तरं तत् सुखं कुत्र गच्छति अनन्तरं तादृशसम्भाषणं न करोति किल तादृशसमयव्ययं न करोति बहूनि कारणानि सामान्यजीवने यत्किमपि भवति तत्सर्वम् एतादृशमेव उद्योगं सुखं ददाति इति वयं चिन्तयामः प्रतिदिनजीवने उद्योगं सुखं ददाति वा दुःखं ददाति वा उद्योगात् यत् धनं प्राप्नोति तत्र सुखमस्ति इदानीं किन्तु उद्योगम् इति अस्ति किल कर्तुं सुखमस्ति वा न समानम् अन्य द्विति सुखानन्तरं सन्तोषं स्वीकरोतु सन्तोषः सन्तोषः मनसः व्यापारः अस्ति अहं चिन्तयामि परीक्षायां सम्यक् विजयः भवति चेत् मम सन्तोषः मनसः व्यापारः अस्ति सत्यं परीक्षायां विजयं प्राप्नोति अहं सन्तोषं टेन्त् मध्ये मम एय्टि पर्सेण्टेज् प्राप्नोति चेत् अहं बहु सन्तुष्टः आसम् इति टेन्त् मध्ये प्राप्तवान् सन्तोषः जातः लेवेन्त् मध्ये गतं सन्तोषः कुत्र गतः किल तदानीं यः सन्तोषः आसीत् सः तन्तो सन्तोषः तिष्ठति वा न तत् समाप्तं तदानीमेव तत् समाप्तम् एवमेव बहु मनसः बहवः विषयाः तादृश अनन्तरं बुद्धेः विषयः अस्ति किमपि अहम् उक्तवान् किमपि आविष्कारं करोति नूतनतया किमपि नूतनं चित्रं लिखति यदा तदहं कर्तुं न शक्नोमि तादृशम् अन्यत् किमपि तदानीं दुःखं किल यत्र तस्मादेव भगवान् वदति इन्द्रियाणाम् उपरि वा मनसः उपरि वा अथवा बुद्धेः उपरि वा भवान् आधारं करोति तत्र भवान् सुखसन्तोष आनन्दस्य अन्वेषणं करोति चेत् तद् कदापि न तिष्ठति तस्मात् सदा सर्वदा सुखं प्राप्तव्यं चेत् किं करणीयम् आत्मनि एव सन्तोषम् अनुभवतु कस्य आत्मनि आत्मा इत्युक्ते स्वस्य एव अन्य कस्यापि नास्ति आत्मन्येव आत्मना तुष्टः सः एव कः तस्य उत्तरमपि अभवत् स्थितप्रज्ञः स्थितप्रज्ञः इत्युक्ते तादृशः इति भगवान् उक्तवान् अग्रिमं श्लोकं पश्यामः एतद्वयं दृष्टवन्तः वस्तुतः दुःखेषनुद्विग्नमनाः अनुद्विग्नमनाः अनुद्विग्नमनाः तदेव किल दुःखेषु अनुद्युग्नमनाः दुःखेषनुद्युग्नमनाः सुखेषु विगतः स्पृहः सुखेषु विगतस्पृहः सुखेषु विगतस्पृहः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः वीतरागभयक्रोधः वीतरागभयक्रोधः वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते स्थितधीर्मुनिरुच्यते स्थितधीर्मुनिरुच्यते स्थितधीर्मुनिरुच्यते इदानीं पदच्छेदं पश्यतु दुःखे सुखेषु श्लोकमेव पश्यतु पदच्छेदं कथं करोति इति दुःखेषु अनुद्विग्नमनाः पश्यतु दुःखेषनुद्विग्नमनाः इति अस्ति दुःखेषु अनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः विगतस्पृहः सुखेषु एकं पदं विग विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः अनन्तरं पदम् സ്ഥിതധീഹി സ്ഥിതധീഹി മുനിः उच्यते स्थितधीः मुनिः उच्यते एकैकपदस्य अन्तलिङ्गविभक्तिवचनं शीघ्रं पश्यामः दुःखेषु इति अस्ति सप्तमी बहुवचनं षु इति अस्ति किल अकारान्त नपुंसकलिङ्ग दुःखम् इति पदमस्ति तस्मात् दुःखेषु अनुद्दि अनुद्विग्नमनाः पुल्लिङ्गं प्रथम एकवचनं सम्बो एतत् पश्यतु अनुद्विग्नमनस् इति मनःशब्दः अस्ति अनुद्विग्नमनस् मनः इति मनस् शब्दः सुखेषु समानं सप्तमी बहुवचनं सुखम् इति नपुंसकम् अकारान्तनपुंसकं सप्तमी बहुवचनं विगतस्पृहः अकारान्तसामान्यपदमेव अकारान्तपुल्लिङ्ग प्रथम एकवचनं पिन् अनन्तरं वीतरागभयक्रोधः अकारान्त पुल्लिङ्गे प्रथम एकवचनं स्थितधीः ईः इति अस्ति ईकारान्त पुल्लिङ्गधीः इति पूर्वम् उक्तवन्तः पुल्लिङ्ग प्रथम एकवचनं मुनिः इकारान्त मुनि इकारान्त पुल्लिङ्ग प्रथम एकवचनं उच्यते क्रियापदमस्ति उच्यते वदति इत्यर्थे वच् धातु वच् धातु परस्मैपदी कर्मणि लेट् प्रथमपुरुष एकवचनम् ಪಶ್ಯ ಇದು ಪ್ರಯೋಗನೇ ಉಚ್ಯತೆ ಪ್ರಯೋಗ ಅಸ್ತಿ ಪರಸ್ಮೈಪದಿ ಅಸ್ತಿ ಕರ್ಮಣಿ ಆಗುತ್ತ ಉಚ್ಯತೆ ಕರ್ಮಣಿ ಕರ್ತರಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ ಪಾಸ್ಿವ್ ವಯಂ ಪಶ್ಯಾಮ ದುಖು ಹಾಂ ದುಖೇ ಆಪ ಕಾಲೇ ಯಾ ಆಪತ್ಸು ಇತ್ತನುಮ उद्विग्नः इत्युक्ते कः अर्थः वयं किञ्चित् चिन्तयामः चेत् अवगन्तुं उद्विग्नः मनसि उद्युग्नः आगच्छति हा मनसि कदापि बहु आश्चर्यमेव किं भवति किं भवति किं भवति इति किल इदानीम् अस्माकं मनसि अस्ति अस्माकं कार्यक्रमः अस्ति ये कार्यक्रमार्थं कार्यं कुर्वन्ति तस्य धनं न मिलति चीटिकाविक्रयणं न भवति अस्माकम् उद्युग्नता अस्ति किल तदा तदेव तादृशम् अथवा रिसल्ट् आगच्छति परीक्षां कृतवन्तः अथवा उद्योगनिमित्तं टेन्शन् एकरीत्या उद्युग्नता पुनः पुनः मनसि एवं एङ्सैटि भवति उद्युग्नता भवति तस्य नाम एव उद्युग्नता एवम् उपरि आगच्छति मनः उद्युग्नमनाः अनन्तरं सुखेषु वयं जानीमः सुखं सम्पत्सु विगतस्पृहः स्पृहः इत्युक्ते तत्र एका एवं भवति किल गम् अस्ति किल तस्य स्वभावः निर्यासः इति वदति संस्कृते स्पृह इत्युक्ते तत्र एव एक अधिक अटेच्मेण्ट् तत्र एव भवितुं पुनः पुनः इच्छा तेन अधिक मम एव भवतु इति इच्छा यत्र यत्र सुखं भवति तत्र स्वाभाविकतया मनुष्यस्य किं भवति स्पृहा भवति अधिक इच्छा भवति तत्र तत्रैव भवितुम् इच्छति सः तदेव स्पृहा वयं विशदरीत्या पश्यामः विगतस्पृहः नष्ट अभिलाषः इत्यर्थः वीतरागभयक्रोधः वीत इत्युक्ते गत किं रागभयक्रोध रागः न भवेत् भयः क्रोधः यद् रागः किञ्चित् भिन्नं तदापि रागः भवति तेन कारणेन भयं भवति तेन कारणेन क्रोधः भवति तस्मादेव तद् पश्यामः कथम् इति तदेव अत्र वदति अनन्तरं मुनिः मौनि मुनि इत्युक्ते मौनि इत्युक्ते यः मौनम् उपविशति सः मुनिः स्थितधीः दृढबुद्धिः धीः इत्युक्ते बुद्धिः स्थिता इत्युक्ते स्थिरं स्थिरस्थितधीः दृढबुद्धिः स्थिरबुद्धिः उच्यते कथ्यते कः अर्थः दुःखेषु अनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः मुनिः स्थितधीः उच्यते स्थितधीः इत्युक्ते स्थितप्रज्ञः कोऽपि भेदः नास्ति स्थितप्रज्ञः प्रज्ञ इत्युक्ते बुद्धिः स्थितप्रज्ञः कः इति पृष्टवान् किल स्थितप्रज्ञस्य का भाषा यः स्थितप्रज्ञः अस्ति भगवान् एकम् उक्तवान् आत्मनि एव एव आत्मना तुष्टः एकः तदेव भिन्नरीत्या वदति इत्युक्ते एकमेव एकः एव सम्भवः किन्तु सः भिन्नभिन्नरीत्या तद् वदति कथं चिन्तयतु एकचित्रमस्ति इति चिन्तयतु चित्रकारः भिन्नभिन्नरीत्या तद् चित्रं गत्वा पश्यति किं किमर्थं तत् पर्फेक्ट् भवतु तद् सुपूर्णं भवतु उत्तमं भवतु कयापि दृष्ट्या पश्यतु केनापि द्वारा पश्यतु कुतश्चिदपि पश्यतु किं भवति चित्रं सुन्दरमस्ति तत् करणीयं चेत् किं करणीयं चित्रकारेण तदर्थं तादृशयोजना करणीया भगवान् अपि तस्य उत्तरं तादृशम् उत्तरमस्ति स्थितप्रज्ञस्य एकचित्रं लिखति सः स्थितप्रज्ञः कः इति अर्जुनं बोधयति अर्जुनं पाठयति अस्मान् पाठयति तदा एकरीत्या उक्तवान् आत्मनि एव आत्मना तुष्टः प्रतिपदं सूक्ष्मरूपेण अस्ति तुष्टः इति उपयोगं कृतवान् तत्र इदानीम् अत्र वदति तस्य के के गुणाः सन्ति स्थितधीः इत्युक्ते यस्य धीः स्थिरमस्ति यस्य धीः स्थिरमस्ति इत्युक्ते बुद्धिः स्थिरं तिष्ठति बुद्धिः स्थिरं तिष्ठति चेत् किं भविष्यति इन्द्रियाणाम् उपरि अस्माकं नियन्त्रणमस्ति चेत् मनः एकत्र तिष्ठति सत्यं मनः यदा एकत्र तिष्ठति तस्य बुद्धिः एकत्र तिष्ठति ബുദ്ധി സ്ഥിരം ബോധി യഥാ ബുദ്ധി സ്ഥിരം ബോധി ആത്മജ്ഞാനം ഭവിഷ്യത്തി ആത്മജ്ഞാനം സംഭവതി ആത്മജ്ഞാനം അസ്ഥിയവ ആത്മ ഇതി വസ്തു അസ്ഥിയവ വയം സർവദാ ഉദാഹരണം വദാമ ആത്മ ഇതി ഏകരത്നം ഇതി ചിന്തയതു തത് രത്നം അത്ര അസ്ഥി രത്നസ് പ്രകാശ അസ്ഥിയവ അസ്ഥി കിര രത്നം കുത്ര ഭവതി സ്വയമേവ പ്രകാശ ബോധി രത്നം തു അത്ര അസ്ഥി पुनः एकप्रकाशस्य आवश्यकता नास्ति किन्तु तस्य उपरि प्रथमं बुद्धिः इति एक आवरणमस्ति बुद्धेः उपरि मनः इति एकम् आवरणमस्ति मनसः उपरि इन्द्रियाणि इति आवरणानि सन्ति इन्द्रियाणां द्वारा वयं किं कुर्मः एकैकनिमिषे एक एकैकम् आवरणं स्वीकृत्य तस्य उपरि स्थापयामि इदानीम् आत्मनः प्रकाशः कुत्र अस्ति वयम् अवगन्तुं न शक्नु न शक्नुमः आत्मा आत्मा कुत्र अस्ति अन्तरङ्गे अन्तरङ्गे एव अस्ति किन्तु तस्य उपरि चिन्तनकारणेन प्रथमव्यापारः जातः कः प्रथमव्यापारः कियत् सूक्ष्ममस्ति इति पश्यतु बुद्धिद्वारा एकम् आच्छादकं स्थापितवन्तः ബുദ്ധി ഉപരി കിം മനഹ ഇതി ഏക മനഹ ഇതി ആച്ഛാദകം കുതഹ ആഗതം ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ അപ്പൊ ദ്രഷ്ടു ശക്യത മനഃ ഇതി കഥമാഗതം ഇന്ദ്രിയാണാം ദ്വാര ഇന്ദ്രിയാണാം ദ്വാര മനഃ ഇതി വസ്തു ഭവത നിർമ്മിതം കില മനഃ ഇത്യുക്തെ സ്വാഭാവികതയ ബഹൂനി ചിന്തനാനി കില തനി ചിന്തനാനി ഏവ ചിന്തനാനാം സമൂഹ ഏവ മനഃ सर्वाणि चिन्तनानि यदा वयं स्वीकृत्य त्यजामः तदानीं किं भवति मनः न भवति तदा बुद्धिः दृश्यते मनः इति आच्छादकः गच्छति किन्तु मनः इति आच्छादकस्य एतत् कियत् सुन्दरम् उदाहरणं वदति इत्युक्ते वस्त्रम् इति एकवस्तु अस्ति किञ्चित् सूक्ष्मं चिन्तयतु वस्त्रम् इति एकवस्तु अस्ति वस्त्रं वेष्टि मनसि चिन्तयतु वस्त्रम् अस्ति वा नास्ति वा अस्ति సర్వాः तन्दवः तन्तु मीन्स् థ्रेड् सर्वतन्तवः अहं निष्कासयामि वस्त्रमस्ति वा नास्ति वा वस्त्रं नास्ति किन्तु वस्त्रम् अस्ति आसीत् आसीत् तन्तु विना वस्त्रं न अवगच्छति वा तन्तूनां समूहेन एव वस्त्रम् इति एकवस्तु अभवत् सत्यं ता तन्तवः तन्तवः इत्युक्ते थ्रेड्स् कदापि आच्छादनं कर्तुं न शक्नोति अहम् एतस्य वस्तोः आच्छादनं कर्तुम् इच्छामि मम हस्ते वस्त्रमस्ति वस्त्रेण अहम् आच्छादनं कृतवान् इदानीम् एतत् द्रष्टुं शक्नोति वा न किन्तु अहं वस्त्रात् सर्वतन्तूनां निष्कासनं कृतवान् आच्छादनं गतम् मम हस्ते तन्तवः सन्ति तेन अहम् आच्छादनं कर्तुं शक्नोति वा न तन्तवः त्रट्स् त्रट्स् इति तिष्ठति चेत् तेन अहम् आच्छादनं कर्तुं न शक्नोति तस्मादेव तद् वस्त्रम् इति न भवति सत्यं तत् वस्त्रम् इति न भवति इत्युक्ते अस्माकम् इन्द्रियाणां द्वारा वयं ബഹൂനാം വിഷയാണാം സംഗ്രഹണം പഞ്ചേന്ദ്രിയാണി അപ്പി ബഹൂനാം വിഷയാണാം സംഗ്രഹണം കൃത്വ കുത്ര പ്രേഷയതി തത്ര ഏക വസ്ത്രനിർമ്മാണം കരോതി സത്യം സർവം മിളിത്വ ഏക വസ്ത്രം ഭവതി സ്വയം മനഃ യഥാ മനഃ ഭവതി തത് കിം करोति ബുദ്ധേ ആച്ഛാദനം करोति സമാനമേവ बुद्धिः अपि इद् एतत् अस्माभिः अवगन्तुं शक्यते किमर्थम् अवगच्छामः एतत् अस्माकं मनसि गच्छति कारणं मनसः अधः अस्ति एतत् सर्वम् इन्द्रियाणां व्यापारः अवगतं वा अहं यदा इन्द्रियाणां व्यापारः इति उक्तवान् इन्द्रियाणि एकमेकं स्वीकृत्य अहं त्यजामि चेत् मम मनः यदि तद् गच्छति इति उक्तवान् वयम् अवगतवन्तः किन्तु मनः यदा गच्छति तदानीं बुद्धिः गच्छति इति अहं यदा उक्तवान् वयं न अवगतवन्तः कारणं किम् അസ്മാകം അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് അസ്മാകം അവഗമനം മലയാളം വന്നത് മനസ്സിലാക്കി ഇത് തത് കുത്ര അസ്തി മനസ്സി മനസ്സി നാസ്തി തഥോപി അഗ്രേ വിദ്യമാന വസ്തു മനസ്സി നോതി തസ്മാദേവ ബുദ്ധേഹ വിഷയ അസ്മാകം അവഗമനം അവഗതം തത് ബഹു ഉത്തമ ഏക ചിന്തനമസ്തി തത് മനസ്സി तद् भवति चेदेव एकपात्रे जलमस्ति इत्युक्ते पात्रे जलं स्थापनीयं चेत् अथवा पात्रे एकवस्तु स्थापनीयं चेत् किं करणीयं पात्रस्य अपेक्षया तद् लघु स्यात् पात्रे भवितुम् एकलिटर् पात्रे पञ्च लिटर् जलं स्थापयतु इति वदति चेत् शक्यते वा न कारणं किम् पात्रे तस तदपेक्षया बृहत् अस्ति वस्तु समानमेव अस्माकं मनसः अपेक्षया व्याप्तमस्ति किं बुद्धि शरीरस्य अपेक्षया बृहत् अस्ति किं मनः तस्मादेव मनः वयं द्रष्टुं न शक्नुमः मनः कुत्र अत्र वा अत्र वा अत्र वा आयुर्वेदे सर्वं स्थानं वदन्ति मस्तिष्के इति वदन्ति हृदये इति वदन्ति किन्तु तत्र स्थित्वा सर्वत्र व्याप्तमस्ति इति वदन्ति इत्युक्ते शरीरम् इति वयं वदामः तस्य अपेक्षया बृहत् अस्ति किं मनः मनसः अपेक्षया बृहत् अस्ति किं बुद्धिः बुद्धेः अपेक्षया बृहत् अस्ति किम् आत्मा अथवा लघु अस्ति तत्र बृहत् लघु इति प्रश्नः नास्ति कारणं किम् अणोरणीयान् महतो महीयान् इति तस्य विवरणमस्ति अणोरणीयान् इत्युक्ते अणुः अस्ति ततोपि अणु महतो महीयान् इत्युक्ते कः अर्थः बृहत् अस्ति ततोपि बृहत् इत्युक्ते कः अर्थः लघु बृहत् इति परिमाणे परिमाणं मीन्स् मेषर्मेण्ट् मध्ये मापनं कर्तुं न शक्नोति तस्य अग्रिमं कार्यं समयम् उपयुज्य भवान् मापनं कर्तुं न शक्नोति कारणं किं समयस्य अपेक्षया बृहत् एकदिने वक्तुं शक्नोति वा सहस्रदिने वक्तुं शक्नोति न ततोपि समय इति भवतः कल्पना अस्ति तस्य अपेक्षया बृहत् अस्ति तत् तस्मात् तस्य समयबाधितं नास्ति अवगतम् अत्र वदति तादृश आत्मनि एव आत्मना तुष्टः इत्युक्ते अनन्तरं वदति स्थितधीः प्रज्ञा बुद्धि स्थिरं तिष्ठति या बुद्धिः कीदृशी इत्येव उक्तवान् बुद्धिः स्थिरं तिष्ठति इत्युक्ते तत् मनसा अवगन्तुं न शक्यते किन्तु अनुभवः भवति दृढबुद्धिः उच्यते कं दृढबुद्धिः इति उच्यते दुःखेषु अनुद्विग्नमनाः एकैकविवरणं ददाति सः दुःखेषु अनुद्विग्नमनाः इत्युक्ते कः अर्थः यदा दुःखं भवति तदानीं मनः उद्युग्नं न भवति तस्य दुःखं न भवति इति भगवान् न उक्तवान् विशेषेण चिन्तनीयम् अस्माभिः तस्यापि दुःखं भवति किन्तु दुःखसमये तस्य मनः उद्युग्नं न भवति किमपि चिन्तयतु अस्माकं सर्वं येषां नित्यजीवने बहुविधदुःखानि भवन्ति भवन्ति वा न वा यदा समाजे जीवनं कुर्मः कस्यापि पिता मर मरणं प्राप्नोति दुःखं न भवति वा भवति किन्तु यस्य यः स्थितप्रज्ञः अस्ति सः किं न करोति उद्युग्नता न भवति किं करिष्यामि किं करोमि अहं किं करोमि किञ्चिदपि समाधानं नास्ति दुःखं भवति तस्य अवस्था एव दुःखम् इति आमां दुःखम् इति स्वाभाविकतया आगच्छति केवलम् उद्युग्नता तत्र न कारणं द्वयमपि वदति चेत् अवगच्छति सुखसमये स्पृहा न भवति दुःखसमये उद्युग्नता न भवति सुखे सुखं भवति अस्माकं सर्वेषां सुखं भवति कानिचन कार्याणि कुर्मः चेत् सुखं भवति इति उक्तवान् किल पूर्वं सुखं दुःखम् अस्तु इति भगवतः कथनं नास्ति सुखमपि भवति दुःखमपि भवति किन्तु तस्य बुद्धिः स्थिरमस्ति चेत् बुद्धिः दृढमस्ति चेत् कः लाभः यदा सुखं भवति पुनः पुनः तत्र स्पृहा न भवति स्पृहा इत्युक्ते कः अर्थः ओट्टल् इति वदति किल तत्रैव भवितव्यं तत्रैव भवितव्यं तदेव भवितव्यं तदेव भवितव्यम् इति इच्छा तादृशी स्पृहा भवति चेत् किं किं कष्टं तादृशी इच्छा भवति चेत् किं कष्टं तद् न सम्भवति लोके अवगतम् यदा सुखं भवति मया अवगन्तव्यम् एतत् गच्छति अवगतं वा एतत् सुखं स्थिरं न तिष्ठति एतत् स्थिरं तिष्ठति इति विचिन्त्य एव अस्मासु नवनवति प्रत प्रतिशतं जनाः व्यवहरामः अस्माकं व्यवहारे यथा कदापि सुखं भवति वयं सर्व पास्टेन्स् विस्मरामः तस्मिन् क्षणे किल पूर्वनिमेषपर्यन्तं किम् आसीत् चिन्ता एव नास्ति अहम् अन्यलोके भवामि कियत्तु कष्टं भवतु तद् न चिन्तयामि सत्यं तत्र तदेव ता सा इच्छा एव सा वाञ्छा एव अस्मान् बहुत्र स्थगयति वयम् अग्रे गन्तुं न शक्नुमः बहुषु विषयेषु वयम् अग्रे गन्तुं न शक्नुमः कारणं किम् इन्द्रियाणि तत्र स्पृहां ददाति यः कोऽपि सुरापानं करोति इति चिन्तयतु सुरापानं तत् सुखं ददाति आत्यन्तिकसुखमिति न आनन्दः न सुखं ददाति सुखं ददाति इति कारणेनैव जनाः किं कुर्वन्ति सुरां पिबति सुरां पिबति कथं तत् सुखं ददाति अद्य सैण्टिफिकलि अपि जनाः व्याख्यानं कुर्वन्ति अस्माकं नाटी नाडीव्यूहस्य किं करोति तद् डिप्रेस् करोति नाडीव्यूहेन किं करणीयं तद् न करोति तदा सर्वं विस्मृत्य निद्रायां भवति किल कोऽपि भवतु वयं निद्रायां यदा भवामः वयं दुःखम् अनुभवामः वा यः कोऽपि भवतु अहं मम उद्योगः गतः अत्यन्तदुःखे आसम् निद्रापर्यन्तं मम दुःखमेव आसीत् निद्रा अभवत् उत्थानपर्यन्तं भवता दुःखं कुत्र गतम् मम अत्यन्तनिकटबन्धुः मृतवान् अहं चिन्तयितुमपि न शक् न शक्नोमि तादृशदुःखे आसमहं किन्तु अहं निद्रितवान् निद्रानन्तरं मम उत्थानपर्यन्तं यदा अहं निद्राणवान् तदनन्तरं मम उत्थानपर्यन्तं मम दुःखमस्ति वा न एवमेव मद्यं करोति सुर करोति बोधस्य निद्रा न तदन्य एकरीत्या तस्य बोधस्य नाशं करोति तदानीं किं भवति सुखम् इति सर्वं विस्मरति सः सुखम् इति अनु दुःखं नास्ति तादृशानि वस्तूनि अपि सुखं ददाति तत्र स्पृहा मास्तु इति भगवान् वदति एकवारं तत् कृतवान् तदानीं तस्य सुखम् अनुभूतवान् यः स्थितप्रज्ञः अस्ति सः पुनः पुनः तत्र स्पृहां न करोति सामान्यः अस्ति चेत् किं तस्य बुद्धिः स्थिरं नास्ति चेत् स्थितधीः नास्ति चेत् सः किं करोति स्पृहाकारणेन सुखे स्पृहाकारणेन पुनः पुनः तत् कर्तुं इच्छति मध्यमेव इति न चिन्तयतु एकमेव उदाहरणं मनसि विचिन्त्य न करणीयम् अन्य किमपि सुखं चिन्तयतु मनसि पुनः पुनः किमर्थं करोति सुखं प्राप्तुम् इच्छामः तदनन्तरं दुःखमेव इति वयं जानीमः किमपि सुखं भवतु तत् सुखम् अनुभवामः तत् सुखं तत् क्षण अनन्तरं वयं दुःखम् अनुभवामः वयं जानीमः एव तत् पुनः पुनः पुनः पुनः केन कारणेन वयं कुर्मः तस्य नाम एव स्पृहा तस्यैव भगवान् उक्तवान् सुखेषु विगतस्पृहः तत्र स्पृहा न भवेत् स्पृहा न भवेत् भवितव्यम् इत्युक्ते किं करणीयम् स्पृहा सम्यक् नास्ति इति वयम् अवगतवन्तः स्पृहा न भवितव्यम् इत्युक्ते किं करणीयं विचारः करणीयः बुद्धि बुद्धेः उपयोगः करणीयः मनः पुनः पुनः वदति तत् करोतु इति मनसः उपरि अस्माभिः उपवेष्टव्यं मनः इति अश्वस्य चालनम् अस्माभिः करणीयं मनः तस्य इच्छानुसृतं वयं त्यजामः चेत् तं तस्य इच्छानुसृतं चेत् त्यजामः चेत् पञ्च इन्द्रियाणां द्वारा तत् किं करोति अस्माकं शक्तिक्षयं करोति भवती कापि शक्तिः अस्ति भवतः आत्मचैतन्यमस्ति भवतः आन्तरिकशक्तिः अस्ति तत् मनसः इच्छानुसृतं वयं त्यजामः चेत् मनसः बहु शक्तिः अस्ति मनसा बहूनि कार्याणि कर्तुं शक्नुमः तद् वयमपि सामान्यतया वदामः किल किं शरीरस्य आरोग्यं न आरोग्यं मनसः धैर्यमेव मनसः अन्तरङ्गस्य विल् इति वदामः किल कति जनान् वयम् इदानीं समीपदिनेषु दृष्टवन्तः केन्सर् बाधिताः किल यदा कदाचित् चिन्तयामि इन्नसेण्ट् अस्ति चलनचित्रनटः एकः न अथवा पश्यतु बहु जनाः तादृशम् एषा सुधाचन्द्रन् अस्ति नृत्यं करोति पादः एव नास्ति कति जनाः एतादृशजनाः पादः नास्ति अथवा शरीरस्य न्यूनताः सन्ति तेषां शरीरस्य न्यूनताः सन्ति चेदपि ते किं कुर्वन्ति मन मनसः कारणेन अस्माभिः कर्तुं न शक्यते तादृशानि कार्याणि ते कुर्वन्ति कारणं किं मनः तावत् पवर् अस्ति तस्य कि तस्मात् सः किं करोति इन्द्रियाणां द्वारा सर्वाणि कार्याणि कारयति अस्माकं सम्पूर्णशक्तिः गच्छति वयं किमपि प्राप्तुं किमपि आनन्दम् अनुभोक्तुं न शक्नुमः तस्मादेव वदति बुद् यस्य बुद्धिस्थिरमस्ति तस्य मार्गान् वदति सः सुखे या स्पृहा अस्ति सुखं न अनुभवति इति न उक्तवान् सुखं भवति अनुभवति तत् कर्मफलेन सः अनुभवति तत्र किमपि न किन्तु स्पृहा न प्रकटयति स्पृहा न भवति सः जयं प्राप्नोति तस्य समानमेव अस्माकं पूर्वजन्मवासनाकारणेन कर्मफलेन कदाचित् अस्माकं दुःखं भवति सर्वेषां जीवने प्रतिदिनं सुखं दुःखं सुखं दुःखमेव आगच्छति दुःखे किं न करोति सः सुखे यदा स्पृहा न करोति समानमेव दुःखे किं न करोति उद्विग्नः न भवति मनसः कण्ट्रोल् न गच्छति तस्य तावदेव सः रोदनं कुर्यात् कदाचित् किन्तु रोदनं कुर्वन् सम्पूर्णविषादं प्रति गत्वा जीवने अहं किमपि न करोमि मम सर्वं समाप्तम् इतः परमहं कुत्रापि गच्छामि मम मरणमेव मरणमेव इति केचन जनाः वदन्ति किल मम कोऽपि मार्गः नास्ति कः मार्गः ऐ विल् डै अन्य कति जनाः वदन्ति प्रतिदिनं तेषां पाठने भवति तत् विचारे भवति तेषां तत् सम्यक् नास्ति तदा किं करणीयम् तदर्थमेव भगवान् बुद्धि दत्तवान् तदर्थमेव मनः दत्तवान् तस्मिन् समये अस्माभिः किं करणीयं दुःखेषु अनुद्विग्नमन मनसः तत्र न स्थापयतु दुःखं भवति किमपि प्रश्नः अभवत् रोदनं करोति सर्वं स्वाभाविकप्रक्रिया अस्ति मनः ततः रक्षणं कर्तुं पठतु मनः तत्र न रमतु बहवः वयं किं कुर्मः पूर्वतनदुःखानि ദുഃഖാനി വിചിന്യ രോദനം കുർമ ഓ ജനാ സന്തി മമ ഏവം അഭവത് മമ തദ്ദഭവത് മമ ബാല്യേ ഏവം ആസീത് കിമ്മപ്പി കാര്യം നാസ്തി ചേത് ഉപവിശ്യ പൂർവതന സർവം ലിഖിത്വ അനന്തരം രോദനം കൃത്വ കേചന ജനാന രോദനം ന കരോതി ചേത് ജീവനം ന ഭവിഷ്യത് ദുഃഖം അനുഭോക്തവ്യം തേനേവ ജീവനം ഇതി ചിന്തയത് സർവ അബദ്ധ ധാരണാ സന്തി തസ്മാദേവ ഗീത വദതി ഏവം ന ഗച്ഛതു दुःखं भवति एतत् सा सार्वलौकिकमस्ति सर्वेषां जीवने तद् भवति अथवा सुखं भवति तदपि अस्ति सुखे स्पृहा न करोतु दुःखे उद्युग्नता न करोतु एतद्वयं नास्ति तस्य बुद्धिः किं भवति तिष्ठति स्थिरं तिष्ठति बुद्धिस्थिरं स्थापयितुं सः एकमार्गम् उक्तवान् तावदेव बहवः मार्गाः सन्ति तेषु एकः मार्गः एषः कः भवान् प्राक्टीस् करोतु यदा यदा दुःखं भवति यदा यदा दुःखं भवति इत्युक्ते प्रतिदिनं मिलति एव यथेष्टं यदा यदा सुखं भवति तस्मिन् समये भवान् यदा सुखम् आगच्छति अत्यन्ताह्लादेन सर्वं विस्मृत्य इति हासं कृत्वा सर्वेषां परिहासं कृत्वा एवं सन्ति किल केचन जनानां यदा सुखं भवति लोकस्य सर्वस्य नष्टं भवति किल अतः राक्षसः इति वयं वदामः राक्षसाणां सुखसन्दर्भे ते किं कुर्वन्ति अन्येषां कष्टं कारयति अन्येषां कष्टे तेषां सुखम् अन्यान् पीडयति तत्र स्वयम् अस्ति जनाः केचन जनाः सन्ति गृहे विद्यमानानां तर्जनं करोति तर्जने ते सुखं प्राप्नुवन्ति सन्ति वा न वा बहवः सन्ति मा पुत्राणां तर्जनं करोति पुत्रः चेत् पितुः यदा वार्धक्यकालं भवति तेषां तर्जनं करोति अहं श्रुतवान् अत्र अस्माकं तादृशवातावरणं नास्ति के श्रोतुं सर्वम् यदा ग्रामे इतोपि किञ्चित् ओपन् वयं जीवनं कुर्मः अत्र सर्वं सप्रेस् कुर्मः किल ग्रामे एतत् सर्वं वयं प्रकटभावेन द्रष्टुं शक्नुमः कथं कलहः भवति कथं वाक्यानाम् उपयोगः भवति इत्युक्ते स्वस्य यदा सुखं तथा किञ्चित् यदा वदति तस्य समाधानं भवति तादृशशीलः न भवेत् दुःखेषु अनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्प्रत्यु प्रत्युवे मार्गद्वयं वदति किमर्थं प्राक्टीस् कर्तुं किमर्थम् आत्मनि एव आत्मना तुष्टः कथं भवति तदर्थम् एषः एकः मार्गः प्रतिदिनम् एष एव आध्या एतत् एव आध्यात्मिकं जीवनम् आध्यात्मिकं जीवनम् इत्युक्ते प्रतिदिनं मन्दिरं गत्वा दशवारं नमस्कारं करोति प्रार्थनां करोति अन्यस्य शत्रुसंहारपुष्पाञ्जलिं करोति न शत्रुसंहारपुष्पाञ्जलि उत्तमं जानाति तस्य अर्थः प्रार्थनायाम् एकमस्ति वयं दीपज्वालनं कुर्मः शत्रुबुद्धिविनाशाय इति प्रार्थनां कुर्मः शत्रोः नाशं न मयि मम शत्रुबुद्धिः मम अन्तरङ्गे विद्यमानशत्रु इति एनिमि इति बुद्धिः गच्छेत् तादृशं मन्दिरं गत्वा वयं प्रार्थनां कुर्मः आध्यात्मिकजीवनम् इत्युक्ते एतादृश അന്വേഷണം നിരന്തരം ഏതാദൃശ പ്രയത്ന സ്വസ്യ ഉപരി ഏതാദൃശി സാധന സായവ ആധ്യാത്മിക പദ്ധതി തദവ ഭാരതീയ ആധ്യാത്മിക പദ്ധതി വൈശിഷ്ട്യമൊക്കെ തദവ എതത്സവം വയം ഇതും വക്തു ശക്നു കാരണം കിം വയമൊക്കെ അധുനാ അന്വേഷണം പൃഷ്ടത ഗാ ഇല്ല മന്ദിരം ഗതി സർവേ മിളിത്വ പ്രാർത്ഥന കരതി ഭാരതീയ സമ്പ്രദായ വായസ मिशनरी सम्प्रदायः एषः वयं तेषां सम्प्रदायं डैरेक्ट् वयम् इदानीं स्वीकृत्य कुर्मः किल अस्माकं चिन्तने प्रार्थना करणीया इत्युक्ते एकाकी उपवेष्टव्यमासीत् एकाग्रतया करणीयं कार्यं प्रार्थना किल एकाकी भूत्वा एकाग्रता कान्सन्ट्रेशन् इति यदा वर्धनं करोति भवान् भवतः अन्तरङ्गं प्रति गन्तुं शक्नोति दशजनाः मिलित्वा ध्यानं कर्तुम् उपविशन्ति चेत् किं भवति अहं स्वाभाविकतया अहं पश्यामि अन्ये कथं कुर्वन्ति किल अस्माकम् इच्छा तादृशी एव मन्दं मन्दं यत् समये समाप्तः नेत्रम् उद्घाट्य पश्यामि वयं यदा एच् के एस् मध्ये कुर्मः बहुवारम् अहं पश्यामि एकैकः यदा अहं वदामि अन्ते वयम् इदानीं पञ्च ओङ्कारं वदामः केचन जनाः ओङ्कारद्वयानन्तरं सर्वं पश्यन्ति इत्युक्ते स्वाभाविकतया एतत् एतत् केवलं न यदा जनाः भवन्ति इदानीं पश्यतु मन्दिरे उत्सवार्थं गच्छामः उत्सवं सर्वं सम्यक् एव किन्तु वयम् आध्यात्मिकता इति चिन्तयामः तत्र किं चलति अनावश्यकनाटकानि सत्यम् अनावश्यकगानमेळ मनुष्यस्य आध्यात्मिकप्रक्रिया वा एषा अथवा स्वस्य तादृश अमूल्यं वस्त्रं धृत्वा तावन्ति आभरणानि धृत्वा അന്യേഷാം അന്തരംഗെ അപ്പൊ ഈർഷ്യ അസൂയ സർവം ഉത്പാദയിതും ഇല്ല വയം താദൃശമേവ ഗച്ഛാമ ബഹവഹ പശ്യന്തു താദൃശമേവ ഗച്ഛാമ തന്ന കരണീയം ആധ്യാത്മികത ഇത്യുക്തെ ഏകാഗ്രത എവ ഏകാഗ്രത ഇത്യുക്തെ അന്തരംഗം പ്രതി ദർശനമേവ തതേവ ഭഗവാൻ വതതി എതദ്വയം ഇതഹ ആരഭ്യ പശ്യതു സ്ഥിതപ്രജ്ഞലക്ഷണം വതതി ഗതശ്ലോകത ആരഭ്യ अन्तिमपर्यन्तम् इत्युक्ते द्वितीय अध्यायस्य अन्तिमश्लोकपर्यन्तं वदति कुत्रापि न उक्तवान् एवं गत्वा प्रार्थनां करोतु एवं गत्वा तत् करोतु किमपि न भवता करणीयं कार्यं भवान् एतत् प्राक्टीस् करोतु भवान् अवगन्तुं शक्नोति भवतः अन्तरङ्गस्य नियन्त्रणं भवान् करोतु दीपज्वालनं करोतु किमर्थं किमर्थमिति वै इति प्रश्नः न भवान् स्वयम् अनुभूतिं प्राप्नोतु तस्य एकप्रार्थनां यदा भवान् वदति भवान् लयं प्राप्य वदतु किल यदा वयं प्रार्थनां कुर्मः एतत् समापयितुं न करणीयम् अस्माभिः तदर्थम् इति समयः समयस्य निश्चयं करोतु अन्य सर्वाणि कार्याणि वयं कुर्मः किल यदा कम्पल् भवति वयं कानि कानि कानि कार्याणि कुर्मः प्रतिदिनं प्रातःकालतः सायङ्कालपर्यन्तं कुत्र कुत्र वयं गच्छामः कियत् अस्माकम् ऊर्जस्य व्ययं कुर्मः किमर्थं धनं सम्पाद्य बेङ्क् मध्ये स्थापयामः कस्य उपयोगः भवान् एतादृशकष्टम् अनुभूय एतत् सम्पादयति एतेन भवतः किमपि प्रयोजनं नास्ति चेत् किमर्थम् एषः प्रश्नः मध्ये प्रष्टव्यः मम आत्मनः एतत् किञ्चित् कालमेव भवति वयं जानीमः किल प्रतिदिनम् एकैकः गच्छन् अस्ति अस्माकं पुरतः षष्टिसप्ततिवयः भवति वयमपि गच्छामः न इति न चिन्तयतु तदनन्तरं भवता बेङ्क् बेलेन्स् किमर्थं भवता गृहं किमर्थं पुत्रः किमर्थं पत्नी किमर्थं किमपि न तस्य अर्थः किम् इदानीं तत्सर्वं मास्तु इति अहं न वदामि किन्तु एतत् सर्वं भवतु तस्मिन् समये दशनिमेष पञ्चदशनिमेष अर्धघण्टा प्रतिदिनं भवतः विचारे भवान् किञ्चित् आत्मविचारं करोतु सा एव आध्यात्मिकता तादृशं जीवनमेव आध्यात्मिकं जीवनं तद् एव भगवान् वदति तदर्थं भिन्नभिन्नमार्गान् वदति भगवान् अपि जानाति एतत् जनाः न कुर्वन्ति इति तदस्मादेव वदति लक्षशः जनाः भवन्ति तेषु केचन जनाः एव तस्मिन् मार्गे प्रविश्यति तत्र अपि केचन एव लक्ष्यं प्राप्नुवन्ति किन्तु भगवान् एकं धैर्यं ददाति स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् एतस्य धर्मस्य एतस्य धर्म इत्युक्ते सनातनधर्मस्य सनातनधर्मः इत्युक्ते एषः एतत् क्रिस्टियन् वा मुसल्मान् वा हिन्दू वा जैनः वा बुद्धः वा कोऽपि एतत् कर्तुं शक्नोति यः कोऽपि एतादृश आत्मविचारं कर्तुं शक्नोति यः कोऽपि स्वस्य इन्द्रियविषये चिन्तयितुं शक्नोति तस्य मनसः विषये चिन्तयितुं शक्नोति तस्य बुद्धिविषये चिन्तयितुं शक्नोति सः किं प्राप्नोति आत्मविकासं प्राप्नोति तदेव भगवान् वदति तादृशरीत्या यः किञ्चित् प्रयत्नस्य आरम्भं करोति सः पुनः पृष्ठतः न गच्छति तदा भगवतः अस्माकं कृते एकवाक्यमस्ति स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य एतस्य धर्मस्य स्वल्प आचरणं भवान् आरम्भं करोतु त्रायते महतो भयात् अत्यन्तं बृहत् भयात् तद् अस्माकं रक्षणं करोति कारणं किं पुनः वयम् अग्रे अग्रे अग्रे अग्रे एव गच्छामः यत् चिन्तितं यत् एकवारं मनसि प्रतिष्ठितं तद् अन्तरङ्गात् कदापि न गच्छति ततः अग्रे अग्रे चिन्तयितुं प्रेरणां ददाति तदेव गीतायां भगवान् पुनः पुनः पुनः पुनः वदन्नस्ति एतत् पदद्वयमस्ति दुःखेषु अनुद्विग्नमनाः द्वितीयं सुखेषु विगतस्पृहः एतद्वयं किम् इति अवगतं किल तदेव अस्मिन् श्लोके अस्ति पूर्वश्लोके आसीत् आत्मनि एव आत्मना तुष्टः कः कः स्थितप्रज्ञः इति वदति एकैकं पदं स्वीकृत्य वदति कर्तुं योग्यम् एतदस्ति एतदस्ति एतदस्ति वयम् अद्य समापयामः एकवारं श्लोकम् उक्त्वा समापयामः दुःख दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते स्थितधीर्मुनिरुच्यते सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः सर्वेषां नमस्कारः